ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook
ຫົນແຫ່ງໃດແດ່ຈະເປັນຈຸດຈະເປັນບ່ອນການແຂ່ງຂັນເຕະບານ Women's World Cup 2023 FIFA ປະກາດໃຫ້ນະຄອນຕ່າງໆຈຳນວນໜຶ່ງເປັນຜູ້ຈັດ Women's World Cup 2023 ແລ້ວ ນັ້ນຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນປະເທດນິວຊີແລນ ແລະ ປະເທດອົດສະຕາລີ ນີ້ເປັ ນເຫດການທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ຕໍ່ແຕ່ການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກທີ່ຊິດນີ ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ ຫາ ວັນທີ 1 ຕຸລາ ປີ 2000 ການແຂ່ງຂັນເຕະບານຂັ້ນ Women's World Cup 2023 ນັ້ນ ຍັງອີກຕັ້ງ 2 ປີພຸ້ນຈຶ່ງຈະມີຂຶ້ນ ແຕ່ການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວນັ້ນຈ ະເປັນເຫດການຂັ້ນສາກົນນານາຊາດທີ່ພິເສດອັນໜຶ່ງ ມັນເປັນຄັ້ງແລກໆທີ່ World Cup ຈະຖືກຈັດແຂ່ງຂັນຂຶ້ນໂດຍ 2 ປະເທດ ນີ້ກໍເປັນຄັ້ງທຳອິດທຳອໍທີ່ການແຂ່ງຂັນເຕະບານເພດຍິງນັ້ນ ຈະມີ 32 ທີມເຂົ້າຮ່ວມ ກ່ອນນີ້ ແມ່ນມີແຕ່ 24 ປະເທດເທົ່ານັ້ນເຂົ້າຮ່ວມນຳ ມັນກໍເປັນການສົ່ງເສີມເສດຖະກິດສຳລັບປະເທດນິວຊີແລນ ແລະ ອົດສະຕາລີ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງການ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີຄວາມລະແວງສົງໄສໃດໆ ນະຄອນບຣິສ ເບນ ຊິດນີ ແມລເບີນ ອາດີເລດ ແລະ ເພີດ ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດການແຂ່ງຂັນ Women's World Cup 2023 ຮ່ວມກັນສຳລັບປະເທດອົດສະຕາລີ ແລະ ໃນປະເທດນິວຊີແລນຈະຖືກຈັດຂຶ້ນ ນະທີ່ນະຄອນໂອກແລນ ແວລລິງຕັນ ແລະ

ແລະ ນີ້ຈະເປັນ Women's World Cup ອັນໃຫຍ່ໂຕທີ່ສຸດໃນປະຫວັດການຂອງພວກເຮົາ ນະຄອນ Launceston ບໍ່ໄດ້ເປັນບ່ອນຈະແຂ່ງຂັນກັນນັ້ນ ແລະ Newcastle ກໍຄືກັນ ແລະ Christchurch ກໍຫຼົ່ນຕົກໄປດ້ວຍ ສຳລັບລັດຊາວອົດສະຕາເລຍຂອງປະເທດອົດສະຕ າລີ ການແຂ່ງຂັນນັ້ນຈະເປັນອັນໃຫຍ່ໂຕ ລັດຖະບານຊາວອົດສະຕາເລຍໄດ້ທຸ່ມເທເງິນຄຳ 45 ລ້ານໂດລາ ໃສ່ການປັບປຸງສະໜາມກິລາ Hindmarsh ແລ້ວ